ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາພອດແຄສ ມື້ນີ້ ສຸພັດຕາ ແລະ ອ້າຍອຸ່ນແກ້ວ ຮັບໜ້າທີ່ດຳເນີນລາຍການ ສະບາຍດີອ້າຍອຸ່ນແກ້ວ ສະບາຍດີສຸພັດຕາ ອືມ ເປັນ ຈັ່ງໃດ ອາກາດເລີ່ມໜາວແລ້ວເດ້ນີ້ ອາ ອາກາດເລີ່ມໜາວ ມາຫ້ອງການກະ ອັນ ອ້າຍອຸ່ນແກ້ວກະບໍ່ໄດ້ມາຮ່ວມເຮັດວຽກຢູ່ໃນຫ້ອງການເນາະ ເປັນຈັ່ງໃດເຈົ້າ ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍ ເຮັດວຽກຢູ່ບ້ານ ກະເລີ່ມ ດີໆຂຶ້ນມາລະ ເອີ ກໍເປັນຫວັດເປັນໄຂ້ທຳມະດານີ້ລະ ອືມ ເຈົ້າ ອາ ເວົ້າເລື່ອງປຶ້ມເລີຍເນາະ ສຸພັດຕາ ເຈົ້າ ຫຼາຍຄົນນີ້ເຂົາເຈົ້າກໍວ່າ ອ່ານປຶ້ມນີ້ມັນຈະປ່ຽນແປງຊີວິດຄົນເຮົາແທ້ຈິງ ຫຼື ບໍ່ ເຂົາເຈົ້າຕັ້ງຄຳຖາມ ໃດ໋ ລະອ່ານປຶ້ມນີ້ຊິໄດ້ຫຍັງ ອືມ ສູ້ວ່າເອົາເວລາໄປເຮັດອັນອື່ນນີ້ ຊິບໍ່ດີກ່ອນບໍ ຫັ້ນນະ ເພິ່ນວ່ານະ
ເຈົ້າ ເຖິງຈັ່ງໃດກໍຕາມເນາະ ໃນມື້ນີ້ ລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາພອດແຄສຂອງພວກເຮົາກໍຈະໄດ້ສົນທະນາກັບພະອາຈານ ປອ ໄພວັນ ມາລາວົງ ເຊິ່ງເພິ່ນໄດ້ຂຽນ ແລະ ຮຽບຮຽງປຶ້ມຫຼາຍຫົວ
ອືມ ລະກະທ່ານຜູ້ນີ້ຍັງເປັນ ອາ ຜູ້ຊະນະເລີດ ອາ ລາງວັນ SEA Write Award ໃນປີ 2019 ໃນຖານະເປັນນັກຂຽນວັນນະຄະດີດີເດັ່ນໃນອາຊຽນ ລະທ່ານຮຽນຈົບປະລິນຍາເອກ ສາຂາ ພຸດທະສາສະໜາ ຄະນະພຸດທະສາສະໜາ ຈ າກມະຫາຈຸລາລົງກອນລາຊະວິທະຍາໄລ ປະເທດໄທ
ເຈົ້າ ຂໍນ້ອມນະມັດສະການພະອາຈານໄພວັນເລີຍ ຂ້ານ້ອຍ ຈະເລີນພອນ ນະມັດສະການພະອາຈານໄພວັນ ຈະເລີນພອນ ໂຄສົກທັງສອງ ທີ່ກຳລັງສຳພາດຢູ່ໃນຂະນະນີ້ ແລະ ກໍຂໍຈະເລີນພອນມາຍັງທ່ານຜູ້ຟັ ງທາງບ້ານທຸກໆທ່ານ
ອືມ ລະກະທ່ານຜູ້ຊົມນຳ ເພາະເປັນວິດີໂອເດ້ ພະອາຈານ ຈະເລີນພອນ ໂດຍ
ກໍຕ້ອງຂໍຂອບໃຈພະອາຈານທີ່ໃຫ້ກຽດມາຮ່ວມລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາຂອງພວກຂ້ານ້ອຍ ອາ ຖາມກ່ອນວ່າ ປັດຈຸບັນນີ້ພະອາຈານເຮັດຫຍັງຢູ່ໃສນີ້ ຕອນນີ້ນະ ອັນ ປັດຈຸບັນອາຕະມາເຮັດວຽກ ຢູ່ຫຼາຍຂະແໜງ ສຳຄັນເປັນ ເປັນຄະນະກຳມະການບໍລິຫານງານສູນກາງອົງການພຸດທະສາສະໜາ ແລ້ວກໍເປັນຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຮັກສາເອກະສານບູຮານທົ່ວປະເທດ ຂອງກຳມາທິການສາທາລະນູປະການ ອັນນີ້ຄືວຽກໜຶ່ງ ໂດຍ ວຽກທີສອງເປັນອາຈານຮັບເຊີນສອນປະຈຳຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສອນປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ ຢູ່ທີ່ນັ້ນ ວຽກທີສາມແມ່ນ ສາຂາຫຍັງນີ້ ເປັນທີ່ປຶກສາວຽກງານຂອງ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ວຽກທີສີ່ຈະເປັນທີ່ປຶກສາຂອງສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ໂດຍ ສີ່ວຽກ ໂອ້ ກໍ ກໍຖືວ່າພະອາຈານນີ້ມີວຽກຫຼາຍຂະແໜງການຂະໜາດເນາະ ຂ້ານ້ອຍ ມີວຽກ ຫຼາຍຂະແໜງການ ມີວຽກຫຼາຍຢ່າງ ອືມ ເຈົ້າ ວຽກ ວຽກ ວຽກອີກອັນໜຶ່ງ ແມ່ນວຽກຂອງຊ່ວຍສຶກສາທິການ ແມ່ນເຮັດວຽກຮຽບຮຽງວັດຈະນານຸກົມຂອງລັດຖະບານ ທີ່ກຳລັງດຳເນີນການຢູ່ ຄິດວ່າຈະພິມປີ 2025 ຕ າມທີ່ລັດຖະບານຕົກລົງໄວ້
ໂດຍ ເຈົ້າ ຂະນ້ອຍ ຂໍອະນຸຍາດຖາມພະອາຈານ ພໍດີ ອັນ ຈື່ໄດ້ ພະອາຈານວ່າ ປັດຈຸບັນ ພະອາຈານສອນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດເນາະ ອັນ ບໍ່ຮູ້ວ່າພະອາຈານສອນໃນຂະແໜງ ຫຼືວ່າວິຊາໃດເນາະ ຂະນ້ອ ຍ ຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຫັ້ນ ສອນຢູ່ທີ່ຄະນະອັກສອນສາດ ພາກພາສາ ແລະ ວັດທະນະທຳ ທີ່ສອນລະດັບປະລິນຍາໂທ ສາຂາພາສາລາວ ແລະ ວັນນະຄະດີ ແລະ ກະສອນປະລິນຍາເອກ ສາຂາພາສາ ແ ລະ ວັດທະນະທຳ ທີ່ຮັກ ໂດຍ ອັນກະສອນແລ້ວໄປວ່າງກ່ອນໆນີ້ ອໍ ຂ້ານ້ອຍ ໂດຍ ອືມ ເຈົ້າ ບັດ ບັດນີ້ກ່ຽວເຂົ້າມາເລື່ອງຂຽນປຶ້ມເນາະ ອັນ ຂໍອະນຸຍາດຖາມຕໍ່ ຂໍໃຫ້ພະອາຈານອະທິບາຍສູ່ຟັງແດ່ວ່າ ການອ່ານປຶ້ມ ນັ້ນ ອັນ ສາມາດປ່ຽນແປງຊີວິດຄົນໄດ້ແນວໃດ ແລະ ປຶ້ມຊະນິດໃດທີ່ວ່າຄົນຄວນອ່ານເນາະ ຂ້ານ້ອຍ ອັນ ເວົ້າເຖິງການອ່ານໜັງສືນີ້ ຄືວ່າເປັນ ເປັນແບຣນໜຶ່ງຂອງພະອາຈານ ທີ່ຄັນເຫັນໜ້າພະອາຈານ ເຂົາສິ ນຶກເຫັນການອ່ານໜັງສືຫຼາຍກວ່າ ຄືວ່າເປັນແຮງບັນດານໃຈໃນການອ່ານໜັງສືທົ່ວປະເທດ ເອີ ທົ່ວປະເທດ ແລະ ການອ່ານໜັງສືນີ້ ພະອາຈານອ່ານໜັງສືມາແຕ່ນ້ອຍ ອ່ານໜັງສືມາແຕ່ຮຽນ ມໍ ມໍ 1 ມາ ຖືວ່າອ່ານ ຂ້ອນຂ້າງທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນ ອ່ານໜັງສືຈາກ ມໍ 1 ຮອດ ມໍ 6 ນີ້ ລະດັບ 6,000 ກວ່າເຫຼັ້ມທີ່ອ່ານ ແລ້ວກໍອ່ານ ກໍອ່ານໜັງສືຈາກປີໜຶ່ງຫາປີ 5 ອີກ ເກືອບໝື່ນເຫຼັ້ມ ອັນນີ້ຄືການອ່ານຝຶກທີ່ເຂັ້ມ ການອ່ານໜັງສື ແຕ່ປັດຈຸບັນນີ້ກໍຍັງອ່ານຢູ່ຕ ະຫຼອດ ທັງຮຽນຈົບແລ້ວກໍຍັງອ່ານ ອ່ານເລື້ອຍໆ ປີໜຶ່ງນີ້ທີ່ຫຼາຍສຸດນີ້ຈະບໍ່ຫຼຸດຢູ່ປະມານໝ້ອງ 2-300 ເຫຼັ້ມ ໃນ ໃນ ໃນປັດຈຸບັນ ແຕ່ວ່າກໍຍັງອ່ານຢູ່ປົກກະຕິ ປົກກະຕິທຸກມື້ ເພາະວ່າ ໂດຍ ພະອາຈານສ້າງເນື້ອສ້າງຕົວມ າຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ມາຈາກການອ່ານໜັງສືເບີດ ບໍ່ວ່າການໄດ້ລາງວັນ ມີບົດບາດໃນສັງຄົມ ໄດ້ຮຽນຕໍ່ລະດັບປະລິນຍາເອກນີ້ແມ່ນຈາກການອ່ານໜັງສື ພໍຈະເຫັນວິທີການຂຽນໜັງສືຂອງພະອາຈານນີ້ ຈະບໍ່ຂຽ ນຮູບແບບວັນນະຄະດີຢ່າງດຽວ ຂຽນທັງຮູບແບບປະຫວັດສາດ ແຮງບັນດານໃຈ ໃນມຸມມອງທຳມະ ໂດຍ ແບບນີ້ກໍມີ ອັນນີ້ຄືການຂຽນຂອງພະອາຈານທີ່ຫຼາຍ ຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ ມັນມາຈາກການອ່ານ ແຕ່ວ່າ ໂ ດຍ ແຕ່ວ່າມາເບິ່ງແລ້ວນີ້ນະ ວ່າໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ຄົນທົ່ວໄປນີ້ ເຂົາເຈົ້າກໍຍັງຕັ້ງຄຳຖາມຢູ່ຫັ້ນນະ ມັນສິປ່ຽນແປງຊີວິດຄົນໄດ້ແທ້ຫຼືບໍ່ ໂດຍ ໂດຍທົ່ວໄປ ເວົ້າເລື່ອງການອ່ານບໍ ຫຼືວ່າປຶ້ມບໍ ຈັ່ງຊີ້ນະ
ທີ່ຈິງແລ້ວຫຼາຍຄົນເຂົາກໍເຄີຍມີຄຳຖາມແບບນີ້ ສຳພາດຄ່ອນຂ້າງທີ່ຈະຫຼາຍໄດ໋ ອ້າຍແກ້ວ ເປັນຫຍັງວ່າອ່ານໜັງສືໄດ້ປ່ຽນແປງໄດ້ແທ້ບໍ ສະເພາະພະອາຈານນີ້ ປ່ຽນແປງຈາກທີ່ວ່າເດັກບ້ານນອກທຳມະດ າສາມັນນີ້ລະ ບໍ່ມີອີ່ຫຍັງ ບວດອາໄສຜ້າເຫຼືອງມາຮຽນ ບໍ່ນຶກບໍ່ຝັນວ່າໂຕເອງຊິໄດ້ມາຮຽນປະລິນຍາເອກ ຊິໄດ້ມາເປັນອາຈານສອນ ໂດຍ ຊ້ຳບໍ່ພໍ ເຂົາກໍວ່າພະອາຈານນີ້ເປັນນັກປາດຍຸກໃໝ່ ທີ່ຈິງກໍບໍ່ກ້າເອີ້ ນຕົວເອງເປັນນັກປາດດອກ ມັນມາຈາກການອ່ານທັງນັ້ນ ພະອາຈານເປັນພະອົງທຳອິດທີ່ນຸ່ງຜ້າເຫຼືອງໄປສອນລະດັບປະລິນຍາໂທ ປະລິນຍາເອກ ປັດຈຸບັນນີ້ກຳລັງຂໍຕຳແໜ່ງສາດສະດາຈານພິເສດຢູ່ ກຳ ລັງດຳເນີນການຢູ່ ຖ້າໄດ້ມາກໍຖືວ່າຍັງໜຸ່ມທີ່ສຸດຂອງ ຂອງປະເທດທີ່ໄດ້ມາ ໂດຍ ອັນນີ້ຄືຄວາມປ່ຽນແປງຊີວິດ ປ່ຽນແປງ ຄັນພະອາຈານບໍ່ໄດ້ເປັນນັກອ່ານນີ້ ບໍ່ມີສິດທີ່ຈະໄດ້ໄປສອນລະດັບປະລິນຍາໂທ ປະລິ ນຍາເອກດອກ ພະທີ່ຈົບດັອກເຕີຢູ່ລາວນີ້ກໍຫຼາຍອົງນະ ເກືອບ 20 30 ອົງ ແຕ່ບໍ່ມີອົງໃດທີ່ກ້າວໄປສອນຢູ່ມະຫາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ໄປນັ່ງປະຊຸມຢ່າງອົງອາດກ້າຫານ ຄື ຄືພະອາຈານເນ່ຍ ອັນ ອັນນີ້ມາຈາກການອ່ ານ ພະອາຈານວ່າອິດທິພົນການອ່ານທັງນັ້ນ ຄັນບໍ່ມີການອ່ານເນ່ຍ ອືມ ພະອາຈານບໍ່ຮູ້ວ່າຊີວິດພະອາຈານສິເປັນແບບໃດ ອັນນີ້ຍັງນຶກພາບຕົວເອງບໍ່ອອກເລີຍ ໂດຍ
ໂດຍ ບັດນີ້ມັນບາງວ່າ ອັນ ຈຸດທີ່ເຮົາຈະໄດ້ນີ້ ມັນແມ່ນຫຍັງລະ ຫຼາຍຄົນກໍຍັງວ່າ ໂອ້ຍ ອ່ານນີ້ໄປເສຍເວລາຕີ້ ເອົາໄປເຮັດອັນອື່ນບໍ ເວລານີ້ຫັ້ນນະ ເອີ ເປັນຈັ່ງໃດ ພະອາຈານເຫັນວ່າຈັ່ງໃດ ການອ່ານຂອງພ ະອາຈານນີ້ ອ່ານຢູ່ສອງແບບ ໜຶ່ງ ໜັງສືວິຊາສະເພາະ ວິຊາສະເພາະທີ່ພະອາຈານໄດ້ສອນລະດັບປະລິນຍາໂທ ປະລິນຍາເອກນີ້ ຄວາມຮູ້ມັນຕ້ອງກວ້າງ ເລິກ ແລະ ກໍເພາະ ຄວາມຮູ້ຕ້ອງໃຫ້ມັນກວ້າງ ເລິກເ ຊິ່ງເດ ໃນຂະແໜງການທີ່ເຮົາຈະສອນ ໂດຍ ເພາະວ່າພະອາຈານຈະສອນວິຊາໜຶ່ງນີ້ນະ ຕົວຢ່າງຄືພະອາຈານສອນເລື່ອງວິເຄາະວິພາກບົດ ຫຼື ວິຈານບົດ ພະອາຈານຈະອ່ານໜັງສືກ່ຽວກັບການວິຈານບົດນີ້ ບໍ່ວ່າຂອງລາວຂຽນ ບໍ່ວ່າຂອງຢູໂຣບຂຽນ ຫຼືວ່າຂອງປະເທດໄທຂຽນ ເທົ່າທີ່ຫາໄດ້ນີ້ ບໍ່ຫຼຸດສອງສາມຮ້ອຍເຫຼັ້ມເດ ອັນ ອັນນີ້ ອັນນີ້ຄືຄວາມເປັນ ເປັນອາຈານຂອງພະອາຈານນີ້ຕ້ອງ ຕ້ອງເປັນແບບນັ້ນ ອາຈາ ນມະຫາວິທະຍາໄລນະ ມັນຕ້ອງຄວາມຮູ້ເໜືອນັກຮຽນຢູ່ແລ້ວ ໂດຍ ອັນນີ້ຄືຂະແໜງວິຊາສະເພາະ ອັນທີສອງ ທັກສະຊີວິດ ເຮົາເປັນນັກຂຽນແລ້ວ ເຮົາ ເອີ ເຮົາເປັນອາຈານສອນແລ້ວ ບາງເທື່ອເຮົາບໍ່ຢາກອ່ ານເລື່ອງການຕະຫຼາດ ບໍ່ຢາກອ່ານເລື່ອງພັດທະນາຊີວິດ ທັດສະນະຄະຕິ ມຸມມອງ ຫຼື mindset ນີ້ນະ ອັນນີ້ສຳຄັນ ພະອາຈານເວລາສອນນີ້ພະຍາຍາມສອດແຊກແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ນັກສຶກສາຢາກຮຽນ ໃຫ້ນັກສຶກສາ ຢາກອ່ານ ໂດຍ ເພາະເຂົາຈຶ່ງເຫັນ ເພິ່ນວ່າ ຄຸນຄ່າຂອງຕົວເອງເດ ຖ້າເມື່ອຜູ້ອ່ານນະ ຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກທັກສະຕົວເອງໃນນີ້ ພະອາຈານວ່າໃນໂລກປັດຈຸບັນນີ້ຫາກິນລຳບາກເດ ຄູ ບໍ່ວ່າຄູ ບໍ່ວ່າພະສົງອົງຄະເຈົ້າກໍ ແລ້ວແຕ່ ຖ້າບໍ່ປັບເຂົ້າກັບສະພາບໂລກນີ້ຄື ຄືຕາຍທັງເປັນເລີຍນະ ຕາຍທັງເປັນ ພະອາຈານກ້າບອກ ອືມ ກໍຄືວ່າຮຽນຮູ້ທີ່ຈະປັບຕົວຊັ້ນເນາະ ເປັນ ມັນເປັນແບບນັ້ນແຫຼະ ເປັນແບບນັ້ນລະ ພະອາຈານຈຶ່ງວ່າແ ຕ່ລະມື້ມາຕ້ອງຕິດຕາມເບິ່ງເວັບການໜັງສືເຂົາ ເບິ່ງ ອັນ ມີໜັງສືຫຍັງອອກໃໝ່ ແລ້ວພະອາຈານສິພະຍາຍາມສັ່ງໜັງສືມາອ່ານ ໃຫ້ມັນທັນໂລກເຂົາ ຕິດຕາມບໍ່ວ່າທາງດ້ານການເມືອງ ເສດຖະກິດ ສັງຄົມນີ້ ເ ຮົາສິເປັນຜູ້ສອນຄົນ ພະຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ກ່ອນ

ຄູໃຫຍ່ທີ່ສຸດວ່າແຕ່ພະສົງພະເຈົ້າ Google ນະຄືຄູໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ອັນນີ້ລະ ຂ້ານ້ອຍ ເຈົ້າ ອັນ ພໍດີມື້ກີ້ພະອາຈານເວົ້າເຖິງແຮງບັນດານໃຈເນາະ ກໍເລີຍຢາກຖາມພະອາຈານວ່າ ພະອາຈານນີ້ເລີ່ມມີແຮງບັນດານໃຈໃນ ຊ່ວງໃດ ທີ່ວ່າຢາກມາເປັນນັກຂຽນປຶ້ມ ຂ້ານ້ອຍ ການທີ່ໄດ້ແຮງບັນດານໃຈນີ້ ພະອາຈານໄດ້ແຮງບັນດານໃຈມາແຕ່ນ້ອຍ ອັນ ທີ່ມາບວດນີ້ ພະອາຈານຢາກເປັນນັກແຕ່ງເພງຫັ້ນເດີ້ ເບື້ອງຕົ້ນນະ ຢາກເປັນນັ ກແຕ່ງເພງ ຈຶ່ງມາບວດ ເພາະວ່າມີອ້າຍນ້ອງເຈັດຄົນນະ ພະອາຈານເປັນລູກຜູ້ທີຫ້າ ຄັນວ່າຮຽນຢູ່ບ້ານນີ້ ພະອາຈານວ່າບໍ່ມີໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ເປັນນັກແຕ່ງເພງ ນັກຂຽນກະວີນຳເຂົາດອກ ຕັດສິນໃຈບວດເ ພື່ອ ຢາກມາອ່ານໜັງສື ເພື່ອຢາກມາໃກ້ຄູບາອາຈານຢູ່ວຽງຈັນ ໂດຍສະເພາະອາຈານດາວວຽງ ບຸດນາໂຄ ເປັນແຮງບັນດານໃຈທີ່ເຮັດໃຫ້ພະອາຈານໄດ້ມາ ມາເປັນພະອາຈານໄພວັນໃນທຸກມື້ນີ້ ຍ້ອນອາ ຈານດາວວຽງເປັນແຮງບັນດານໃຈເບື້ອງຕົ້ນ ຈາກນັ້ນແຫຼະ ເອີ ເພິ່ນ ເພິ່ນ ເພິ່ນກໍລ່ວງລັບໄປແລ້ວເນາະ ຈາກນັ້ນພະອາຈານຈຶ່ງໄດ້ຄູທີ່ດີ ກໍຄືໄດ້ດັອກເຕີທອງຄຳ ອ່ອນມະນີສອນ ຖືວ່າເປັນບິດາຂອງນັກກະ ວີນະ ໄດ້ອ່ານໜັງສື ໜັງສືຄູບາອາຈານແນະນຳ ຈຶ່ງໄດ້ມາເຖິງຈຸດນີ້ ເພາະວ່າພະອາຈານເລີ່ມຂຽນອອກໜັງສືພິມນີ້ແຕ່ ແຕ່ປີສອງພັນ ສອງພັນສອງ ເລີ່ມອອກໜັງສືພິມມາ ອືມ ຕອນສອງພັນສອງ ສອງພັນສາມ ສ ອງພັນສີ່ພຸ້ນ ຕອນນັ້ນລາຍການຂອງອ້າຍແກ້ວນີ້ ພະອາຈານກໍຕິດຕາມທຸກໆລາຍການເລີຍນະ ວິທະຍຸ ໂທລະພາບ ພະອາຈານຕິດຕາມ ອ່ານໜັງສືພິມ

ເບື້ອງ ເບື້ອງຕົ້ນຂຽນກະວີ ເມື່ອມາຮອດ ມ.3 ມ.ຫຍັງລະ ມ.3 ຂຶ້ນ ມ.4 ແລະ ເລີ່ມຂຽນເລື່ອງສັ້ນ ມາຮຽນ ມ. ມ.4 ມ.5 ມ.6 ແລະ ກະເລີ່ມຂຽນບົດຄວາມນ້ອຍໆນະອ້າຍແກ້ວ ຂຽນບົດສະແດງທັດສະນະ ບົດການສຶກສາ ບົດວັດທະນະທຳ ຮີດຄອງ ເປັນຄໍລຳຊີວິດວັດທະນະທຳ ນ້ອຍໆ ນ້ອຍໆ ອອກໜັງສືພິມ ອັນນັ້ນ ມີຜົນງານປຶ້ມ ທີ່ພະອາຈານຮຽບຮຽງ ແລະ ທັງຂຽນນີ້ ມີຫຼາຍປານໃດປັດຈຸບັນນີ້ນະ ປັດຈຸບັນນີ້ ເທົ່າທີ່ຈື່ໄດ້ ທີ່ພິມອອກເຜີຍແຜ່ປະມານ 70 ກວ່າເຫຼັ້ມ
ໂອ້ 70 ກວ່າເຫຼັ້ມ ບາງເຫຼັ້ມນີ້ພັນກວ່າໜ້າເດີ້ອ້າຍແກ້ວ ບາງເຫຼັ້ມນີ້ຄືອາຈານພິມວັນນະຄະດີລ້ານຊ້າງນີ້ 1,500 ໜ້າ ວັດທະນະທຳນີ້ 1,288 ໜ້າ ບາງເຫຼັ້ມກໍຫ້າຮ້ອຍ ບາງເຫຼັ້ມກໍຫົກຮ້ອຍໜ້າກໍມີ ບາງເຫຼັ້ມກໍສາມຮ້ອຍກໍມີ ມັນ ມີ ເອົາເວລາທາງໃດມາຂຽນລະນີ້ ກໍຄືຂຽນມາ ມາເລື້ອຍໆ ອ້າຍແກ້ວ ຄືຂຽນມາຕອນຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ ມ.6 ໄປຮຽນຕໍ່ປີໜຶ່ງນີ້ ກໍເລີ່ມຂຽນໜັງສືເລີຍໃດ໋ ກະຂຽນໜັງສືມາເລື້ອຍໆ ບໍ່ ບໍ່ຖິ້ມ ພະອາຈານນີ້ເປັນຄົນມີ ລະບຽບວິໄນກັບຕົວເອງສູງ ທຸກໆເຊົ້າພະອາຈານຕ້ອງອ່ານໜັງສື ຄັນບໍ່ອ່ານກໍຕ້ອງຂຽນໜັງສື ເຖິງສິເມື່ອຍປານໃດພະອາຈານກໍຕ້ອງບັງຄັບຕົວເອງ ອັນນີ້ຄືກົດ ກົດເດັດຂອງພະອາຈານ ອ່າ ເຈົ້າ ຄັນຊັ້ນ ຂ້າ ນ້ອຍຂໍອະນຸຍາດຖາມພະອາຈານ ເພາະວ່າພະອາຈານວ່າຂຽນມາປຶ້ມຫຼາຍຫົວແລ້ວເນາະ ແລ້ວ ແລ້ວຫົວໜຶ່ງນີ້ໃຊ້ເວລາຂຽນ ຫຼືວ່າເລື່ອງໜຶ່ງເນາະ ໃຊ້ເວລາຂຽນດົນປານໃດຈຶ່ງແລ້ວເນາະ ຂ້ານ້ອຍ ມັນ ມັ ນກໍເວົ້າບໍ່ໄດ້ເນາະ ຄືມັນເປັນກະວີຈັ່ງຊີ້ນີ້ ມັນສິຂຽນໄດ້ງ່າຍ ກະວີອະນະ ໄອ້ແກ້ວ ມັນສິຂຽນໄດ້ງ່າຍ ເພາະເຮົາຂຽນອອກໜັງສືພິມຢູ່ແລ້ວ ໂດຍ

ອັນຂຽນຫັ້ນນະ ຂຽນຢູ່ນະ ແຕ່ບໍ່ຢຸດບໍ່ເຊົາໄດ້ ຂຽນຢູ່ເລື້ອຍໆ ເອີ ເພາະວ່າປຶ້ມເຫຼັ້ມໜຶ່ງນີ້ມັນຊ່ຳ ຊ່ຳຊີວິດຄົນຜູ້ໜຶ່ງພຸ້ນເດ້ ຂຽນນີ້ ໂດຍ ຊົ່ວສິແລ້ວເນາະ ບາງເທື່ອກໍຍັງ ຍັງບໍ່ທັນແລ້ວ ຂຽນໄປເລື້ອຍໆຢູ່ ເອີ ຂຽນຢູ່ ຢູ່ຕະຫຼອດ ແຕ່ຫາກ ບໍ່ຖິ້ມບໍ່ປະມັນນະ ເອີ ບໍ່ຖິ້ມບໍ່ປະມັນ ເພາະວ່າເວລາ ເວລາເຮົາຄົ້ນຄວ້າຂຽນບົດນີ້ ບາງ ບາງເທື່ອມັນອັນໃດມັນພໍແຍກໄດ້ ເຮົາກໍແຍກໄປພິມດ່ຽວໃໝ່ໄປຖ້າກ່ອນຈັ່ງຊີ້ໄປ ກໍທະຍອຍໄປເລື້ ອຍໆ ອັນນີ້ຄືຮູ້ວິທີການຂຽນໜັງສືຂອງ ຈາກສາດສະດາຈານຜູ້ໜຶ່ງ ບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຊື່ລາວ ຊື່ຍາວໆແນວ ໂຢມີດີການະ

ອືມ ເຈົ້າ ກ່ຽວກັບຕົວນີ້ ໂດຍ ຄັນຊັ້ນຂໍຖາມ ອະນຸຍາດຖາມຕໍ່ຄືເກົ່າ ພໍດີອັນຢາກຂໍຖາມພະອາຈານເນາະ ພະອາຈານມີກົນໄກແນວໃດທີ່ເພື່ອວ່າໃຫ້ຄົນສົນໃຈ ຫັນມາອ່ານປຶ້ມຫຼາຍຂຶ້ນເນາະ ຂະນ້ອຍ
ຄືວ່າກຸສະໂລບາຍ ກຸສະໂລບາຍແທ້ ກຸສະໂລບາຍ ແທ້ຈິງແລ້ວ ພະອາຈານເປັນນັກຂຽນນີ້ ພະອາຈານມີຊື່ສຽງດ້ານກະວີເດ້ ທີ່ໄປສອນຢູ່ມະຫາໄລນີ້ ມີຊື່ສຽງຍ້ອນ ຍ້ອນ ຍ້ອນຂຽນກະວີເດ້ ແຕ່ວ່າໄດ້ສອນແທ້ໆ ບໍ່ໄດ້ສອນກະວີ ແຕ່ສອນເປັນວິຊາການຂັ້ນ ຂັ້ນສູງຂອງ ອັນ ຄວາມຮູ້ເລື່ອງພາສາວັນນະກຳ ແຕ່ວ່າເລື່ອງກະວີ ເລື່ອງ ອັນ ເລື່ອງສັ້ນ ນະວະນິຍາຍ ກໍເປັນພື້ນຖານໃນ ໃນການທີ່ ທີ່ໄຕ່ເຕົ້າຕົວເອງຂຶ້ນໄປນະ ອັນ ນີ້ ໃນຄວາມຈິງແລ້ວ ເຮັດໃຫ້ຄົນສົນໃຈນີ້ ພະອາຈານຈະແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍກຸ່ມ ກຸ່ມໜຶ່ງແມ່ນກຸ່ມຜູ້ຕິດຕາມການຂຽນວັນນະຄະດີຂອງເຮົາສະເພາະ ອັນນີ້ຄືກຸ່ມໜຶ່ງ ກຸ່ມທີສອງນີ້ແມ່ນໜັງສືຂຽນປະເພດ How to ໜັງ ສືແຮງບັນດານໃຈ ອໍ
ແຮງບັນດານໃຈ ກຸ່ມນີ້ນີ້ແມ່ນໄວລຸ້ນຮູ້ພະອາຈານຫຼາຍ ກັບ ກັບອ້າຍກັບແກ້ວນີ້ ເຂົາ ເຂົາຈະຮູ້ພະອາຈານຈຸດນີ້ ເພາະວ່າຍ້ອນຫຍັງ ພະອາຈານຂຽນບໍ່ແມ່ນຂຽນສິ່ງທີ່ເຮົາມັກ ບາງເທື່ອມັນອາດຈະບໍ່ໄດ້ເງິນ ສິ່ງທີ່ໄດ້ເງິນບາງເທື່ອອາດຈະບໍ່ມັກ ແຕ່ເຮົາສາມາດຂາຍແບຣນເຮົາ
ຂາຍແບຣນ ຂາຍແບຣນຂອງເຮົານີ້ສູ່ມະຫາຊົນໄດ້ວ່າເຮົາຄິດແບບໃດ ວ່າເຮົາມີລະບຽບແບບໃດ ສາມາດຂາຍຊີວິດໂຕເອງໄດ້ ຂາຍຈິດວິນຍານໂຕເອງ ເອີນະ ໂດຍ ໃຫ້ຄົນໄດ້ຮຽນຮູ້ໄດ້ ຂາຍ ນີ້ ນີ້ພະອາຈ ານເປັນແບບນັ້ນ ສ້າງ ສາມາດສ້າງແບຣນຂອງໂຕເອງໄດ້ ສ້າງເອກະລັກ ສ້າງ ເຂົາເອີ້ນວ່າສ້າງຈຸດຂາຍເນາະ ສ້າງຈຸດຂາຍ ເຂົາສິຖາມວ່າ ອາຈານໄພວັນສຳເລັດໄດ້ແບບໃດ ເປັນຫຍັງຄືໄດ້ລາງວັນອ າຍຸຍັງນ້ອຍ ແບບນີ້ແບບນີ້ ເຮົາກໍສິບອກວ່າ ໜຶ່ງ ມັນຈະຕ້ອງມີວິໄນ ສອງ ຈະຕ້ອງມີເປົ້າໝາຍ ສາມ ສະໝ່ຳສະເໝີ ເຮົາກໍສິບອກໄວ້ເປັນ ຂາຍແຮງບັນດານໃຈແບບນີ້
ເອົາ ອັນນ່າ ສົມມຸດວ່າຄັນມີຄົນມາຖາມຂ້ານ້ອຍວ່າ ຫ້ອຍ ມາສົນທະນາກັບ ອັນນ່າ ພະອາຈານໄພວັນນີ້ໄດ້ຫຍັງລະ ສິໃຫ້ຂ້ານ້ອຍຕອບເຂົາເຈົ້າວ່າຈັ່ງໃດ ອັນໜຶ່ງມັນຈະໄດ້ວິທີຄິດຂອງພະອາຈານ ອາດຈະແຕ ກຕ່າງຈາກພະອົງອື່ນ ພະອາຈານຮຽນຈົບດັອກເຕີ ອາຍຸ 29 ປີເດ້

ສິນໄຊ 2019 ຈຶ່ງໄດ້ມາຮັບລາງວັນຊີໄຣ ແລະ ປີນັ້ນທີ່ພະອາຈານຈົບປະລິນຍາເອກພໍດີ ກໍຖືວ່າສຳເລັດຕອນອາຍຸນ້ອຍເດ້ ພະອາຈານເລີ່ມແຂ່ງລາງວັນນີ້ຕອນອາຍຸເທົ່າໃດ ອ້າຍແກ້ວຮູ້ບໍ່ ຕອນ ຕອນແມ່ປາລາໄດ້ ປີ 2010 ນະ ພະອາຈານເລີ່ມແຂ່ງລາງວັນຊີໄຣເດ້ 2010 2013 2016 ແລ້ວກໍ 2019 ພະອາຈານໄດ້ໃຊ້ເວລາຢູ່ ຫ້ອຍ

ຂຽນນີ້ແມ່ນພາສາລາວບໍ່ເຈົ້າ ຫຼືວ່າມີພາສາຕ່າງປະເທດນຳເນາະ ທີ່ວ່າພະອາຈານຂຽນຫັ້ນ ຂຽນຫຼັກໆແມ່ນພາສາລາວແຫຼະ ພະອາຈານບໍ່ທັນໄດ້ຂຽນພາສາຕ່າງປະເທດເທື່ອ ເພາະວ່າ ອັນ ບ້ານເຮົານີ້ນ ະ ມັນ ໜັງສືສ່ວນຫຼາຍນີ້ ອ້າຍແກ້ວໜ້າຈະຮູ້ແຫຼະ ສ່ວນຫຼາຍມັນເປັນໜັງສືການເມືອງ ຄົນເຂົາເບື່ອ ເຂົາບໍ່ຢາກອ່ານພໍເທົ່າໃດດອກ ແຕ່ຊ່ວງຫຼັງມານີ້ ມັນມີໜັງສືແບບແຮງບັນດານໃຈ ໜັງສືເລື່ອງທຸລະກິດຫຼາຍຂຶ້ ນ ຄົນກໍເລີ່ມມາອ່ານໜັງສືຫຼາຍ ໃນການອ່ານໜັງສືທົ່ວປະເທດນີ້ ພະອາຈານເປັນແຮງໜຶ່ງໃນການສົ່ງເສີມເຍົາວະຊົນກັບການອ່ານ ເມື່ອປີ 2010 ຈົນຮອດປີ 2017 ຫຼື 18 ປະມານນີ້ ພະອາຈານເດີນສາຍບັນຍາຍການອ່າ ນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ທັງມອບໜັງສືທົ່ວປະເທດນີ້ ມູນຄ່າ 700 ກວ່າລ້ານເດ້ ສະເພາະ ອັນ ເອີ ເງິນຂອງພະອາຈານບໍລິຈາກເປັນໜັງສື ອ້າຍແກ້ວ 700 ກວ່າລ້ານເດ້ ບໍລິຈາກຫໍສະໝຸດທົ່ວປະເທດ ຕົວນີ້ເອົາສ່ວນ ມາຈາກໃສນີ້ ລະດົມ ລະດົມມາຈາກໃສນີ້ ຈາກການຂາຍປຶ້ມບໍ່ ຫຼືວ່າມີອອກຕົນຍາດໂຍມເພິ່ນສັດທາ ແລະ ເພິ່ນໃຫ້ການຊ່ວຍ ພະອາຈານບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍເປັນເງິນ ແຕ່ພະອາຈານໄດ້ຊ່ວຍເປັນໜັງສື 1 ຜົນງານຂອງ ພະອາຈານ 2 ຜົນງານຈາກບຸກຄົນອື່ນ ພະອາຈານຊື້ເພີ່ມເຕີມ ແລ້ວກໍມອບໃຫ້ຫ້ອງສະໝຸດທົ່ວປະເທດ ໂດຍ ອືມ ເພາະວ່າສົ່ງເສີມການອ່ານເນ ເພາະວ່າໄປໂຮງຮຽນໃດໄວລຸ້ນ ທີ່ຮູ້ຈັກພະອາຈານເປັນສ່ວນ ຫຼາຍ ເພາະວ່າພະອາຈານໃຊ້ໂຊຊຽວມີເດຍນີ້ແຫຼະ ເປັນເປັນເປັນຫຼັກນະ
ອັນນັ້ນ ມັນມີຄວາມທ້າທາຍແນວໃດໃນການຂຽນປຶ້ມ ໃນການຮຽບຮຽງປຶ້ມນີ້ນະ ເພາະວ່າເຮົາຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ແຮງ ແຮງມັນສະໝອງ ແຮງກາຍແດ່ ແລ້ວກະເລື່ອງທຶນຮອນແດ່ນີ້ນະ
ຊັບພອດ ແລະ ພະອາຈານເນາະ ພະອາຈານຕັ້ງເປົ້າປະໄວ້ເນາະ ສິ່ງໆ ໃນການຂຽນໜັງສືນີ້ນະ ເພາະວ່າການຂຽນຂອງພະອາຈານ ການອ່ານ ມາຈາກການອ່ານກ່ອນ ການອ່ານໜັງສືເຫຼັ້ມໜຶ່ງນີ້ ພະອາຈານ ຕ້ອງຂຽນໃຫ້ເປັນບົດຄວາມ ຈາກໜັງສືຮ້ອຍໜ້ານີ້ ຫຍໍ້ມາໃຫ້ມັນໄດ້ໜ້າໜຶ່ງສອງໜ້າ ອັນນີ້ນີ້ຄືເກນຂອງພະອາຈານຂຽນ ເອີ ຫຍໍ້ໜັງສືຈາກບັກໜາໆນີ້ນະ ຫຍໍ້ມາໃຫ້ມັນໄດ້ໜ້າໜຶ່ງສອງໜ້າ ໃຫ້ມັນເປັນບົດຄວາມໜຶ່ ງ ໂອ ຄັນເຮົາອ່ານໄດ້ 50 ຫົວ ເຮົາກໍໄດ້ 50 ບົດຄວາມ ຊັ້ນໆ

ປຶ້ມມະຫາສີລານີ້ ພະອາຈານອ່ານທຸກເຫຼັ້ມ ປຶ້ມວັນນະຄະດີບູຮານເຮົາຕ້ອງອ່ານ ພາສາໄທທີ່ເຂົາພິມເປັນຄຳກອນບູຮານນີ້ ຕ້ອງໄປສະສົມ ຕ້ອງໄປຊື້ມາ ຕ້ອງກັອບປີ້ມາ ສຳເນົາມາ ກອງກັນຫຼາຍໆຕູ້ເດ້ ພະອ າຈານມີໜັງສືຢູ່ 17,000 ກວ່າເຫຼັ້ມໃນຫ້ອງ
ມີ 17,000 ກວ່າ ຂະໜາດເນາະ ຢູ່ໃນຫໍ

ອັນທີ່ອ່ານແລ້ວນັ້ນ ຖາມຕື່ມຊະ ອັນທີ່ອ່ານແລ້ວນະ ເອົາໄປໄວ້ໃສ ເອົາໄປແຈກຄົນອື່ນບໍ ຫຼືວ່າເອົາ ເອົາຫວງໄວ້
ສະສົມແມ່ນບໍ່ ທີ່ອ່ານໄປແລ້ວມັນບໍ່ຖືກຈະລິດພະອາຈານ ຫຼືວ່າມັນມັນມັນອ່ອນກວ່າທີ່ເຮົາ ເຮົາຄິດນະ ພະອາຈານກໍ ກໍໃຫ້ລູກໃຫ້ຫຼານ ໃຫ້ລູກສິດ ອໍ ໜັງສືປະເພດນີ້ກໍໃຫ້ລູກສິດລູກຫາອ່ານຕໍ່ ໜັງສືໃດວິຊາການເ ຂັ້ມຂຸ້ນ ພະອາຈານອ່ານກໍເກັບປະໄວ້ ຕູ້ແບບໜຶ່ງ ເອີ ຕູ້ແບບໜຶ່ງ ອັນນີ້ ອັນນີ້ນີ້ຄືການອ່ານຂອງພະອາຈານເປັນແບບນັ້ນ ໂດຍ ແລ້ວ ແລ້ວບັດນີ້ເນາະ ໃນ ໃນມໍ່ໆນີ້ ພະອາຈານຈະມີຜົນງານຫຍັງອອກມາອີກບໍ່ເນາ ະ ຂະນ້ອຍ
ໜັງສືນີ້ ພະອາຈານຍັງຄຶດໜັກຢູ່ ມັນມີໜັງສືກຸ່ມປະຕິວັດ ໜັງສືນີ້ກໍຫຼາຍເຫຼັ້ມ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ພິມ ແລ້ວກໍມີໜັງສືທີ່ກຳລັງເຮັດປັດຈຸບັນນີ້ ແມ່ນພວກສຳນວນພາສານີ້ນະ 800 ກວ່າເຫຼັ້ມ ກຳລັງບັນນາທິການຢູ່ໃນມື້ນີ້ນະ ຫວ່າ ງ ຫວ່າງເຂົ້ານີ້ ປັນ ປັນຈະ 800 ກວ່າເຫຼັ້ມ ບໍ່ ຄື 800 ກວ່າໜ້າ 800 ກວ່າໜ້ານີ້ຍັງບໍ່ທັນແລ້ວໃດ 800 ໜ້ານີ້ ໂດຍ ຍັງຊິໄດ້ຕື່ມໃສ່ ຍັງຊິໄດ້ຕັດ ບໍ່ຮູ້ວ່າມັນເຖິງພັນບໍ ຫຼືວ່າບໍ່ເຖິງ ກໍລໍລຸ້ນກັນ ຕົ້ນສະບັບຂອງພະອາຈານຍັງບໍ່ທັນພິມນີ້ ຍັ ງຢູ່ຮ້ອຍກວ່າເຫຼັ້ມເດີ ອໍ ໂດຍ ຄືຖືວ່າ ອັນນະ ຮຽບພຽງຄັກແນ່ແລ້ວ ມີແຕ່ລໍການພິມເນາະ ແມ່ນ ແຕ່ວ່າຖ້າວ່າງົບມາ ມີເງິນມາ ກັບໂອກາດ ພິມເລີຍ ໂດຍ ບັດນີ້ມີແຜນຈັ່ງໃດແດ່ໃນຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອພັດທະນາວຽກງານ ການຂີດການຂຽນນີ້ນະ ພະອາຈານ ມັນຍັງມີຫຼາຍຢ່າງທີ່ພະອາຈານຢາກເຮັດນີ້ນະ ໜັງສືກ່ຽວກັບພະພຸດທະສາສະໜານີ້ ພະອາຈານຂຽນມາ ຍັງບໍ່ຫຼາຍສົມກັບບົດບາດຕົວເອງເປັນພະ ຊ້ຳໄປເຮັດວຽກຂອງ ຊາດຫຼາຍກວ່າວຽກທຳມະ ນີ້ ນີ້ ນີ້ ນີ້ຄືຈຸດທີ່ຍັງແຄງໃຈຂອງພະອາຈານ ພະອາຈານຈຶ່ງເລັ່ງຈະເຮັດຫ້ອງຄົ້ນຄວ້າ ເຮັດຫ້ອງສະໝຸດ ເພື່ອຢາກເອົາເວລາທີ່ສອນ ໂດຍ ສິຕັດວຽກສັງຄົມອອກ ແຕ່ສິມາທຸ່ມເທກັບ ງານຂີດຂຽນຂອງໂຕເອງ ກ່ອນທີ່ຈະຕາຍຈາກໂລກນີ້ໄປ ຢ່າງໜ້ອຍກໍໃຫ້ມີໜັງສື 4-500 ເຫຼັ້ມ ຝາກຝັງໃຫ້ໂລກເອົາໄວ້

ມີຮ້ານກາເຟຢູ່ຫັ້ນ ເພາະໄດ້ຮູບການເຄື່ອນໄຫວທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ ຄືພະອາຈານໄປຮັບລາງວັນອາຊຽນມາຢູ່ປະເທດໄທນະ ອັນ ນັກຂຽນຈາກອິນໂດເນເຊຍ ຈາກ ອັນ ສິງກະໂປ ຈາກມຽນມາ ແລ້ວກໍຈາກ ອັນ ຟີລິບປິນ ຈາກບຣູໄນ ເຂົາກໍຕື່ນຕົກໃຈເດ້ວ່າ ເອະ ນັບແຕ່ມອບລາງວັນອາຊຽນມານີ້ ກຳລັງເຫັນພະອົງທຳອິດຂອງອາຊຽນທີ່ໄດ້ໄປຮັບ

ເລື່ອງວຽກງານການຂຽນຂອງເຮົາ ຈຸດຂອງ ຈຸດທີສາມກໍຄືການເຜີຍແຜ່ທຳມະນະ ເປັນຈັ່ງຊີ້ ສະເພາະວຽກງານຂອງສົງນີ້ມັນກໍບໍ່ມີຫຼາຍພໍປານໃດເນາະ ຕົວຢ່າງວຽກອະນາໄມເຮົາກໍມອບໃຫ້ຄະນະບໍລິ ຫານວັດຈັດການ ວຽກແບບນີ້ ວຽກຫຼັກໆຂອງພະອາຈານກໍບິນບາດ ໄຫວ້ພະ ທໍ່ນັ້ນ ຫຼັກໆກະໄປງານກິດນິມົນ ຂໍເລືອກໄປບາງງານກະບໍ່ໄປທຸກງານໄດ໋ ຄັນໄປທຸກງານນີ້ຕາຍ ເຈົ້າອາວາດນະ
ບໍ່ໄປຊຸທີ່ງານແລ້ວຄົນກະມັບ ມັນບາງເທື່ອມັນ ມັນກະກ້າວຂ້າມໄອແກ້ວ ບາງເທື່ອມັນ ມັນກະຕ້ອງກ້າວຂ້າມສິ່ງເລັກນ້ອຍ ງານສ່ຳໃດສ່ຳໜຶ່ງເນາະ ໃຫ້ຜູ້ຮອງເຈົ້າອະທິການວັດໄປ ເພາະພະອາຈານເປັນເ ຈົ້າອະທິການວັດ ໂດຍ ໃຫ້ຜູ້ຮອງໄປ ໃຫ້ຄະນະສົງໄປ ເພາະຢາກໃຫ້ພະລູກວັດນີ້ ໃຫ້ ໃຫ້ເຂົາມີປັດໄຈໃຊ້ໃນການໄປໂຮງຮຽນ ເຮົາ ເຮົາກໍໄປງານບາງງານທີ່ໄປນຳໄດ້ ເວັ້ນແຕ່ຍາດໂຍມມຸ່ງເຈາະຈົງຈັ່ງ ຊີ້ລະ
ໂດຍ ເຈົ້າ ເອີ ສຸດທ້າຍເນາະ ອັນ ພະອາຈານມີຫຍັງຢາກຈະຝາກເຖິງອອກຕົນຍາດໂຍມທີ່ວ່າ ອັນ ກ່ຽວກັບການອ່ານປຶ້ມ ຫຼື ການຂຽນຈັ່ງໃດເນາະ ຂະນ້ອຍ ຖ້າຈະເປັນນັກຂຽນນີ້ ຢ່າລືມເປັນນັກອ່ານກ່ອນ ຢ່າ ບໍ່ຕ້ອງຖາມວ່າອ່ານນີ້ມັນໄດ້ຫຍັງ ໂດຍ
ໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າການອ່ານປຽບເໝືອນອາກາດອະ ເຮົາຈຳເປັນຈະຕ້ອງສູບອາກາດຫາຍໃຈຕະຫຼອດ ການອ່ານກໍຄືການທີ່ເຮົາເອີ້ນວ່າອັບເດດຂໍ້ມູນໃນຫົວຂອງເຮົາຢູ່ໃໝ່ໆເລື້ອຍໆ ຈາກນັ້ນເຮົາສິເປັ ນນັກຂຽນໂດຍອັດຕະໂນມັດເດ້ ລູກສິດພະອາຈານມາເປັນນັກຂຽນຄືພະອາຈານສ້າງຂຶ້ນ ຫຼາຍສິບອົງນະຢູ່ເມືອງລາວນະ ແມ່ນລູກສິດພະອາຈານໄພວັນເໜີຍ ມາຈາກການອ່ານທັງນັ້ນ ມາຈາກການອ່ານທັ ງນັ້ນ ເອີ ມາຈາກການອ່ານທັງນັ້ນ ໂອເຄ ພື້ນຖານການອ່ານ ຖ້າຈະເປັນນັກບອກ ແລ້ວບໍ່ເຄີຍເປັນນັກຟັງນີ້ ກໍເວົ້າບໍ່ໄດ້ ຄືເວົ້າບໍ່ໄດ້ ອື ຈັ່ງຊັ້ນຢາກເປັນນັກຂຽນຕ້ອງເປັນນັກອ່ານກ່ອນ ຫຼາຍຄົນວ່າເຮັດຈັ່ງໃດ ຂ້ານ້ອຍຊິຮັກການອ່ານ ຮັກ ຈົ່ງອ່ານໃນສິ່ງທີ່ເຈົ້າຢາກອ່ານກ່ອນ ຢ່າໄປອ່ານໃນສິ່ງທີ່ເຈົ້າບໍ່ຢາກອ່ານ
ກໍອີກຄັ້ງໜຶ່ງເນາະ ເຈົ້າ ກໍຕ້ອງຂໍຂອບໃຈພະອາຈານທີ່ວ່າໃຫ້ກຽດມາຮ່ວມລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາພອດແຄສ ຂອງພວກຂະນ້ອຍໃນເທື່ອນີ້ເນາະຂະນ້ອຍ ຢ່າພາດ ທ່ານສາມາດຕິດຕາມຮັບຟັ ງລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາພອດແຄສຂອງພວກເຮົາໄດ້ທີ່ Apple Google Podcast ແລະກໍ Spotify ໄດ້ເນາະ ແລະທ່ານຍັງສາມາດຮັບຊົມວິດີໂອໄດ້ທາງ Facebook ແລະ YouTube ນຳອີກ ສຳລັບມື້ນີ້ພວກເຮົາ 2 ຄົນ